ئەسسالامۇئەلەيكۇم مەن مەھبۇبە ئابلا ئۆزۈم ئاۋسترىيەدە ياشايمەن مەن بۈگۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ۋەتىنىم شەرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا شەھىرىدە ياشاپ تۇرغۇلۇق ئاپام دادام ئىنىم ۋە بىر نەچچە ئۇرۇق تۇغقانلار ئۈچۈن گۇۋاھلىق بەرمەكچى بۇ مېنىڭ ئىنىم ئادىلجان ئابلا ئادىلجان بۇ يىل ئوتتۇز بىر ياش. ئادىلجان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ئۆيدىن تۇتۇپ كېتىلگەن. شۇ تۇتۇلغان پېتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايغىچىلىك خىتاينىڭ ئاتالمىش تەربىيەلەش لاگېرىدا تۇرغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئالغان خەۋىرىمىزدە ئادىلجانغا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى يىگىرمە يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلغان. ئادىلجان شۇ ھۆكۈم بىلەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئايغىچىلىك غۇلجا شەھىرىنىڭ كۈنەس ناھىيەسىدىكى بىر تۈرمىدە تۇرغان. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا خىتاي ئىنتايىن قاملاشمىغان بىر سەپسەتىسى بىلەن يەنى ئادىلجانغا قىلىنغان ھۆكۈمدە خاتالىق يۈز بەرگەن دېگەن سەپسەتە بىلەن ئادىلجاننىڭكى ھۆكۈمىنى بىكار قىلىپ ئۇنى قايتىدىن يەنە غۇلجا شەھىرىگە يۆتكەپ ئەكەلگەن ۋە ئۇنى بۇرۇن سولىغان جازا لاگېرىغا قايتىدىن سولىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئاغان خەۋىرىمىزدە ئادىلجانغا يەنە قايتىدىن بەش يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلىنغان. بۇ مېنىڭ ئاپام پەيزۆھرە ئۆمەر. ئاپامنىمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئۆيدىن تۇتۇپ كەتكەن. ئاپام شۇ تۇتۇلغان پېتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئالتىنچى ئايغىچىلىك جازا لاگېردا سولاقلىق سولانغان. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئالغان خەۋىرىمىزگە ئاپامغا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى يىگىرمە يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلغان. ئاپام شۇ ھۆكۈم بىلەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئايغىچىلىك غۇلجا شەھىرىدىكى مەلۇم بىر ئاياللار تۈرمىسىدە تۇغان. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئاپامغا قىلىنغان ھۆكۈمدە خاتالىق يۈز بەرگەن دېگەن سەپسەتىسى بىلەن ئۇ ھۆكۈمنى بىكار قىلىپ ئاپامنى يەنە قايتىدىن ئۆزىنى بۇرۇن سولىغان جازا لاگېرغا ئاپىرىپ سولىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئاغان خەۋىرىمىزدە ئاپامغا يەنە قايتىدىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئون توققۇز يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلغان بۇ مېنىڭ دادام ئابلاجان ھەبىبۇللا. دادامنىمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ئۆيدىن تۇتۇپ كەتكەن. شۇ تۇتۇلغان پېتى بىز دادامدىن ھېچقانداق خەۋەر ئالالمىدۇق. ئۇنىڭ ياكى جازا لاگېردا ياكى تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى بىلەلمىگەنتۇق. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئالغان خەۋىرىمىزدە، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى دادامغا سەككىز يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلغان. بۇ مېنىڭ نەۋرە ئىنىم شەپقەت توختاسۇن. شەپقەت ئىككى مىڭ ئون بەش ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللاردا مىسىردا ئوقۇشتا بولغان. ئاندىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئاتا- ئانىسىغا قىلغان بېسىمى سەۋەبلىك ئۆيگە قايتىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۆيگە قايتىپ، بېيجىڭ ئايرودرومىدىلا يوقاپ كەتكەن. ئاندىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالغان خەۋىرىمىزدە شەپقەتكە ئون سەككىز يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلىنغان. بۇ مېنىڭ. نەۋرە ھەدەم، گۈلباھار مەمەت. گۈلباھار مەمەت ئىككى كىچىك بالىنىڭ ئانىسى، ئائىلە، ئاددىي بىر ئائىلە ئايالى. گۈلباھار مەمەتنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى جازا لاگېرىغا تۇتۇپ كەتكەن. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئاغان خەۋىرىمىزدە گۈلباھار مەمەتكە ئون سەككىز يىللىق ھۆكۈم ئېلان قىلغان. مېنىڭ گۇۋاھلىقىم تۈگىدى.